From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້ າທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດໃສ່ກຸ່ມກະບົດຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ຕິດຕາ ມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວຮອບໂລກ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ສຳລັບແລງວັນພຸດທີ 17 ມັງກອນນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ສະຫະລັດຍຶດເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣານ ໃນການກວດຄົ້ນຢູ່ໃກ້ແຄມຝັ່ງທະເລໂຊມາເລຍ ສະຫະລັດຫວັງວ່າຈະມີການປ່ອຍໂຕປະກັນຄັ້ງໃໝ່ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ແລະ ສະຫະລັດຂຶ້ນບັນຊີໃໝ່ຕໍ່ກຸ່ມຮູຕີຂອງເຢເມນ ໃຫ້ເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກໂດຍສະເພາະ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງ AP ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສ ະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະບາຍດີທິບສຸດາ ເຈົ້າ ອາ ເລື່ອງຂ່າວເດັ່ນຂອງມື້ນີ້ກໍແມ່ນສົງຄາມອິສຣາແອລຢູ່ໃນກາຊາເນາະ ອາ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນຕາເວັນອອກກາງ ໃນທະເລແດງ ແລະ ກະທົບຕໍ່ໂລກແລ້ວ ໃດ໋ ອາ ກໍຍ້ອນການໂຈມຕີ ອາ ກຳປັ່ນສິນຄ້າຂອງກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ຊຶ່ງເຮົາມີລາຍງານຂ່າວຕ່າງໆມາສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ໜ່ວຍທະຫານຊັ້ນນຳທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SEAL ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ຍຶດເອົາຊິ້ນ ຊິ້ນສ່ ວນຂອງລູກສອນໄຟ ແລະ ອາວຸດຕ່າງໆ ຜະລິດໂດຍອີຣານ ທີ່ກຳລັງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ພວກ ຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຂອງເຢເມນ ໃນການບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກໜ່ວຍທະຫານດັ່ງກ່າວສອງຄົ ນໄດ້ຫາຍສາບສູນ ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໜ່ວຍທະຫານ SEAL ໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອສຳເພົາທີ່ກຳລັງແລ່ນໄປໃກ້ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງໂຊມາເລຍ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນຂອງທະເລອາ ຣາເບຍ ແລະ ໄດ້ຍຶດເອົາລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣານ ລວມທັງເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນ ເຄື່ອງນຳວິຖີ ແລະ ຫົວອາວຸດສົງຄາມສຳລັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລັດສະໝີປານກາ ງຂອງຮູຕີ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕ້ານກຳປັ່ນ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກສູນບັນຊາການພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື ເຊັນຄອມ ທີ່ໄດ້ກຳກັບນຳປະຕິບັດການດ້ານການທະຫານຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ ການບຸ ກເຂົ້າກວດຄົ້ນເມື່ອວັນພະຫັດທີ່ ຜ່ານມາ ເປັນຂີດໝາຍການຍຶດເອົາລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ທັນສະໄໝ ຜະລິດໂດຍອີຣານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ນັບຕັ້ ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ ປີ 2019 ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍທະຫານຊຽວໄດ້ຂຶ້ນໄປເຮືອສຳເພົາ ຢູ່ໃນຄື້ນທະເລທີ່ກັນດານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະຫານຊຽວໜຶ່ງຄົນຖືກ ຄື້ນທະເລພັດຕົກລົງຈາກເຮືອ ທິບສຸດາ
ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມີຄວາມຫວັງຫຼາຍທີ່ການເຈລະຈາຜ່ານກາຕາ ສາມາດນຳໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ທີ່ຈະປ່ອຍໂຕປະກັນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນແຫຼມກາຊາ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຢຸດຍິງໃນການສູ້ລົບລະຫວ່າງກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ອິດສະຣາແອນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເວົ້າຫຍັງຢ່າງເປີດເຜີຍຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຮົາມີການເຈລະຈາເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ມັນຈະເກີດໝາກອອກຜົນໃນໄວໆນີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໂຕປະກັນຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍຄົນຖືກປ່ອຍໂຕ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດສູ້ລົບຊົ່ວຄາວໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ 132 ຄົນຍັງຖືກກຸ່ມຮາມາສຄວບຄຸມໂຕຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ລວມທັງຮ່າງຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຖືກສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສົງຄາມຮຸນແຮງທີ່ແກ່ຍາວມາຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍມື້ ພ້ອມດ້ວຍລົດຖັງຂອງອິດສະຣາແອນທີ່ບຸກໂຈມຕີຄືນສູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງກາຊາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ເມື່ອໜຶ່ງອາທິດກ່ອນ ການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ຈາກບໍລິເວນຊາຍແດນກັບອິດສະຣາແອນ ສຽງປືນດັງຂຶ້ນຂ້າມບໍລິເວນຊາຍແດນຂ ອງອິດສະຣາແອນ ແລະ ກາຊາ ໃນຕອນກາງຄືນ ເຊິ່ງກອງປ້ອງກັນທາງອາກາດໄອຣອນໂດມຂອງອິດສະຣາແອນ ໄດ້ຍິງລູກຈະຫຼວດທີ່ຍິງໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຂ້າມບໍລິເວນຊາຍແດນ ອັນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຍິງຂອງຕົນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າອິດສະຣາແອນໄດ້ທຳການທຳລາຍດິນແດນແຄບໆຫຼາຍແຫ່ງຕາມແຄມທະເລເມດີເຕີເຣນຽນແລ້ວກໍຕາມ ອິດສະຣາແອ ນກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບກຸ່ມຮາມາສຫຼາຍສິບຄົນ ເມື່ອຕອນກາງຄືນແລ້ວນີ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຄາດໝາຍວ່າ ໃນອີກບໍ່ດົນຈະປະກາດແຜນການເ ພື່ອລະບຸຊື່ຄືນໃໝ່ ໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕີຢູ່ໃນເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອີຣານ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກໂດຍສະເພາະ ການປະກາດນັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມສອງຄົນຜູ້ທີ່ຮູ້ເລື່ອງດີ ກ່ຽວກັບການຕັ ດສິນໃຈຂອງທຳນຽບຂາວ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນມີຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ກຸ່ມຮູຕີໄດ້ເລີ່ມການໂຈມຕີ 10 ກວ່າຄັ້ງ ຕໍ່ກຳປັ່ນພານິດຢູ່ໃນທະເລແດງ ກຸ່ມນີ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີກຳປັ່ນຂອງຕົນນັ້ນ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງອິດສະຣາແອນຢູ່ໃນກາຊາ ພາຍຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສຕໍ່ອິດສະຣາແອນ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ສາມຄົນຜູ້ທີ່ຮູ້ເລື່ອ ງດີກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການອອກຄວາມເຫັນ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງບໍ່ຂໍອອກຊື່ ເພື່ອທີ່ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ກ່ອນໜ້າຂອງຄວາມຄາດໝາຍໃນການປະກາດທີ່ເ ປັນທາງການ ການໂຈມຕີໃນທະເລແດງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນຕໍ່ການຄ້າໃນທົ່ວໂລກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແລ້ວ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່ າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 19 ລຳ ໃນຈຳນວນ 20 ລຳ ທີ່ຍິງມາໂດຍຣັດເຊຍ ລະຫວ່າງການໂຈມຕີໃນຕອນກາງຄືນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຊາກເຮືອບິນທີ່ຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ທ່າເ ຮືອໂອເດຊາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ກອງທັບກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພາກພື້ນໂອເດຊາ ກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເສດຊາກຫັກພັງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ ຕົກໃສ່ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍແຫ່ງ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທໍ່ສົ່ງແກັສ ອີກດ້ວຍ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນ ຢູ່ຂົງເຂ ດຄາກີບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ເຈົ້າຂອງພາກພື້ນຄາກີບ ທ່ານ ໂອເລ ຊີເນຮູບອບ ກ່າວຜ່ານເທເລແກຣມວ່າ ລູກສອນໄຟ S-300 ຈຳນວນ 2 ລູກຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງໂຈມຕີໃສ່ກາງເ ມືອງ ລວມທັງຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງ ແລະທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ທີ່ມາເ ຕົ້າໂຮມກັນໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງການສົນທະນາກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໂລກ ຫຼື World Economic Forum ຢູ່ນະຄອນດາວອສ ຂອງສະວິດເຊີແລນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານການທະຫານຕື່ມອີກແກ່ປ ະເທດຂອງທ່ານ ຫຼືວ່າສ່ຽງໃນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດອື່ນໆ ທ່າມກາງຄວາມຢ້ານກົວໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບທີ່ວ່າ ສົງຄາມແມ່ນກຳລັງຄ່ອຍຕົກໄປຈາກວາລະທີ່ສູງສຸດຂອງໂລກ ໂດຍຄວາມສົນໃ ຈໄດ້ສຸມໃສ່ເລື່ອງບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ແລະການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີ ຕໍ່ກຳປັ່ນພານິດໃນທະເລແດງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ານເຊເລັນສກີ ຈຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ເວທີດາວອສ ເພື່ອຢ້ຳເຕືອນຄວາມ ຊົງຈຳແກ່ໂລກ ໃນສິ່ງທີ່ເປັນການເດີມພັນໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານພວກບຸກລຸກຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດທ່ານນັ້ນ ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຄິດວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນພຽງກ່ຽວກັບພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ກ່ຽວກັບຢູເ ຄຣນພຽງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ທິບສຸດາ ທຳນຽບຂາວມອງເຫັນຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເມື່ອໄວໆມານີ້ ໃນການໃຫ້ສິດເຊົ່າຊາຍຝັ່ງທ ະເລແດງແກ່ເອທິໂອເປຍ ໂດຍເຂດໂຊມາລີແລນທີ່ແຍກໂຕອອກຈາກໂຊມາເລຍ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄຳໝັ້ ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ປັ່ນປ່ວນນີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນຜ່ານມາ ໃນເວລານັ້ນ ໂຄສົກລັດຖະບາ ນຂອງເອທິໂອເປຍ ທ່ານ ເຣດວັນ ຮຸສເຊນ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຍັງແຜ້ວທາງໄປສູ່ການເຂົ້າເຖິງການເຊົ່າຖານທັບຢູ່ບໍລິເວນທະເລແດງອີກດ້ວຍ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຍຸດທະສາດໃນກ ານສື່ສານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ວໍຊິງຕັນກຳລັງດຳເນີນງານກັບບັນດາພາຄີຢູ່ໃນພາກພື້ນ ລວມທັງສະຫະພາບອາຟຣິກາ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ 8 ປະເທດ ກ່ຽວ ກັບກຸ່ມພັດທະນາທາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕໍ່ຕ້ານ ຕໍ່ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີການຜູກມັດ ໄຊຈະເລີນສຸກ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຕອນກາງຄືນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນກອງປະຊຸມການເລື ອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີລັດຂອງພັກຣີພັບບລິກັນໃນລັດໄອໂອວາ ມີພຽງແຕ່ 110,298 ຄົນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ 15 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ມີສິດອອກສຽງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ 752,000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການເລືອກຕັ້ງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານ ມາ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນ 56,260 ສຽງ ຫຼື 51 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນໄຊຊະນະທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມການເລືອກຕັ້ງໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດ ຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໃນຄວາມເ ປັນຈິງແລ້ວບໍ່ມີຄະແນນຢູ່ໃກ້ກັນເລີຍ ຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານ ຣອນ ເດີແຊນຕິສ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 23,420 ສຽງ ຫຼື 21.2 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ຮັບຄະແນ ນສຽງ 21,000 85 ສຽງ ຫຼື 19.1 ເປີເຊັນ ທິບສຸດາ ປາກິສຖານໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນຂອງອີຣ່ານໄດ້ສັງຫານເດັກນ້ອຍໄຮ້ດຽງສາສອງຄົນ ທີ່ແຂວງບູລູຈິສຖານ ບາລູຈິສຖານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງຕົນ ແລະ ເຕືອນອີຣ່ານເຖິງຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ທໍ່ໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ ໝັ້ນຂອງກຸ່ມກຳ ລັງປະກອບອາວຸດຊຸນນີ ຈາອີສ ອານ ອາແດວ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ບ່ອນຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຟາກປາກິສຖານ ທີ່ຍາວຢຽດເກືອບ 900 ກິໂລແມັດ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກ ະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ແອນໂທນີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ຢືນຢັນວ່າ ແຄນເບີຣາ ສະໜັບສະໜູນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕໍ່ກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ຢູ່ໃນເຢເມນ ກຸ່ມກະບົ ດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ທະເລແດງ ຟິວ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ເຊິ່ງອາດນະສັກມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ການໂຈມຕີກຸ່ມຮູຕີທີ່ນຳພາໂດຍສະຫ ະລັດ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃນທະເລແດງ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ສຳຄັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຢືນຢັນ ວ່າ ການປົກປ້ອງເສັ້ນທາງການຄ້າໂລກນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ແລະ ເນເທີແລນ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດການທາງທະຫານນີ້ ເຊັ່ນກັນ ການສະໜັບສະໜູນຂອງອອສເຕຣເລຍໃນການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮູຕີນັ້ນ ລວມມີກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນບົດບາດທີ່ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດການ ໂດຍໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂ ອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງນານາຊາດ ເ ພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີຕໍ່ການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ We have sent the help that is required we have operate ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນ ພວກເຮົາມີການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດການຢູ່ທີ່ສຳ ນັກງານໃຫຍ່ໃນບາເຣນ ພວກເຮົາມີການວິເຄາະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ການດຳເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນັ້ນເປັນພື້ນຖານຂອງການສະ ໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາຈົນມາຮອດຈຸດນີ້ ໂຄສົກຂອງພັກປົກປ້ອງ Greens ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ເດວິດ ຊູບຣິດຈ໌ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ມັນເປັນການຫຼອກລວງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ທີ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ໃນຂະນະທີ່ອ້າງວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຫຼີກລ່ຽງ ການແຜ່ລາມອອກຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ກ່າວ ວ່າ ຕົນກຳລັງສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຮາມາສໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານອິສຣາແອລຢູ່ເຂດກາຊາ ການປະທະກັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃສ່ອິສຣາແອລໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ພວກມືປືນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນປະມານ 1,200 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົນລະເຮືອນ ແລະ ໄດ້ຈັບຕົວປະກັນເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ລັດຖະບານອິສຣາແອລຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ວ່າຈະກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສ ໂດຍລັດຖະບານອິສຣາແອລໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນຂອງບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ຈະມາຢ້ຽມຢາມພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານນາງຈະພົບປະກັບຄອບຄົວຂອງບັນດາຕົວປະກັ ນຊາວອິສຣາແອລ ພ້ອມທັງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວອິສຣາແອລ ຢູ່ໃນເຂດເວັສແບັງທີ່ຖືກຍຶດຄອງ ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລມີສິດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ພາຍຫຼັງກ ານບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນທາງດ້ານການເມືອງ ແຄນເບີຣາໝັ້ນໝາຍຈະແກ້ໄຂບັນຫາສອງລັດ ໂດຍທີ່ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ໃນອະນາຄົດຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັ ບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ອາດນະສັກ VOA ລັດຖະບານລາວຈະຄວບຄຸມສະພາວະເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ຳກວ່າ 9 ເປີເຊັນໃນທ້າຍປີ 2024 ທັງຍັງຈະຄຸມການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານພາກລັດ ໃຫ້ຢູ່ໃນ ລະດັບບໍ່ເກີນ 2.91 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າ ໝາຍສຳຄັນຂອງແຜນການດ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດໃນປີ 2024 ນີ້ ກໍຄືການຄວບຄຸມສະພາວະເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ຳກວ່າ 9 ເປີເຊັນໃນທ້າຍປີ 2024 ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນ ໃນລະບົບເສດຖະ ກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ດຶງເອົາເງິນຕາທີ່ຈະໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຫ້ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບການນ ຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເຖິງ 5 ເດືອນ ອັນຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງິນກີບດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ຢືນຢັນວ່າ ໃນປີ 2024 ພວກເຮົາຈະຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃນທ້າຍປີ 2024 ຈະໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 9 ເປີເຊັນ ຈະຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ເງິນເຟີ້ ຈະຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວລະດັ ບປານກາງບໍ່ເກີນ 25 ເປີເຊັນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄັງແຮສຳຮອງ ສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າຢ່າງຕ່ຳບໍ່ຫຼຸດ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຈະຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຈາກການສົ່ງອອກໃຫ້ເຂົ້າມາລະບົບທະນາຄານບໍ່ຫຼຸດ 70 ເປີ ເຊັນຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດ ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວໄດ້ປັບຕົວລົດລົງຈາກລະດັບສູງສຸດ 42.26 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 24.37 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນທັນວາ 2023 ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄ່າຄ ອງຊີບໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າກໍຍັງປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງນັ້ນ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຖິງ 232.48 ເປີເຊັ ນ ຕາມດ້ວຍໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານລາວບໍ່ສ າມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້ າຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນບາດ ແລະ ດອນລາສະຫະລັດນັ້ນ ກໍຄືເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ພາກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອສົມທົບກັບການ ທີ່ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງເຖິງ 20.8 ເປີເຊັນ ແລະ 22.7 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດຕາມລຳດັບ ເພາະສະນັ້ນ ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃ ຫ້ຄ່າເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ ກໍຄືການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ລົດການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ລວມເຖິງການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັ ດຖະບານລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ ເພື່ອຈຳກັດການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຢູ່ໃນສັດສ່ວນທີ່ບໍ່ເກີນ 2.91 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ GDP ໃນປີ 2024 ອີ ກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ແຜນງົບປະມານຂອງປີ 2024 ນີ້ ກະແມ່ນຄາດໝາຍສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນ 49,737 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 29 ເປີເຊັນ ກະຖື ວ່າເປັນແຜນການທີ່ບຸກທະລຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ທຽບເທົ່າກັບ 16.93 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນນີ້ແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ເປີເຊັນ ເທົ່າກັບ 15.22 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ ຄາດໝາຍເພດານລວມຍອດລາຍຈ່າຍງົບປ ະມານແຫ່ງລັດ 58,294 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 19.84 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ ນີ້ ທາງລາຍຈ່າຍລົງທຶນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນ 20,000 ຕື້ກີບ ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດເປັນສະກຸນເງິນ ກີບເຖິງຫ້າຄັ້ງ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານເງິນກີບໃນຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຈາກຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະສະພາບການທີ່ເປັນຈິງກໍຄື ລັດຖະບານລາວບໍ່ສ າມາດຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງເລື້ອຍມາ ລາຍ ງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA
ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ English in a Minute ນຳສະເໜີໂດຍ ອາດນະສັກ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງ
Welcome to English in a Minute. We all have one face. But what does it mean if you have two? Let's listen to what two-faced means Anna guess what My contact on the city council said he'd support building a pickleball court near my house That's great Wait, but your contact is a politician, right?
So
Politicians are known for being two-faced.
What are you saying?
I'm saying don't trust him, Dan. Two-faced people behave in a false way. They may say mean things about you to other people, but to your face they are nice.

ຄົນຮູ້ຈັກຂອງຂ້ອຍໃນສະພາຂອງເມືອງເວົ້າວ່າ ລາວຈະສະໜັບສະໜູນການສ້າງເດີ່ນ pickleball ຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານຂອງຂ້ອຍ That's great! Wait, but your contact is a politician, right?
ດີແທ້ ດຽວກ່ອນເດີ້ ແຕ່ຄົນຮູ້ຈັກຂອງເຈົ້າແມ່ນນັກການເມືອງແມ່ນບໍ່ So? ແລ້ວເປັນຫຍັງລະ Politicians are known for being two-faced.
ພວກນັກການເມືອງເປັນທີ່ຮູ້ດີວ່າເປັນຄົນຫຼອກລວງ

ຄົນທີ່ມີສອງໜ້າປະພຶດໂຕໃນທາງທີ່ຜິດ ພວກເຂົາອາດຈະເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບເຈົ້າກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າພວກເຂົາດີ ພວກເຂົາຍັງອາດຈະເວົ້າຫຍັງຫຼາຍໆຢ່າງກັບຫຼາຍໆຄົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ການຍອມຮັບ
ທ່ານຜູ້ຟັງ ປັດຈຸບັນນີ້ ທຸກທ່ານສາມາດສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງພວກທ່ານໄດ້ແລ້ວ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອ່າ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງໃ ນເຮືອນຄົວໂດຍຫຸ່ນຍົນ ແລະ ການຮັບສັ່ງອາຫານໂດຍລະບົບ AI ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ຈີນຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດຟີລິບປິນເຂົ້າພົບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງການສົ່ງສານສະແດງຄວາມຍິນດີຂອງປະທານາທິບໍດີ ເຟີດິນານ ມາໂກສ ໄປຍັງປະທານ ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຖືກເລືອ ກໃໝ່ຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງຮູ້ກັນ ໃນເມື່ອກ່ອນວ່າ Twitter ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ມາໂກສ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທ່ານ ຫຼາຍ ຈິງເຕ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຫຼື DPP ຊຶ່ ງເປັນພັກລັດຖະບານຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານເມື່ອວັນເສົາແລ້ວ ແລະ ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທ່ານ ຫຼາຍ ພັກ DPP ແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນມາເປັນເວລາດົນນານ ກ່ຽວ ກັບສະຖານະພາບໃນການປົກຄອງໂຕເອງ ເພື່ອຕ້ານຄືນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕເໜືອເກາະດັ່ງກ່າວຂອງປັກກິ່ງ ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ປັກກິ່ງນັ້ນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ ນາງ ມາວ ໜິງ ກ່າວວ່າ ຄຳຖະແຫຼງຂອງປະທານາທິບໍດີ ມາໂກສ ແມ່ນລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຫຼັກການຈີນດຽວ ແລະ ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງຈີນ ທ່ານນາງ ເມົາ ໜິງ ໄດ້ເຕືອນຟິລິບປິ ນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນກັບໄຟກ່ຽວກັບບັນຫາໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຢຸດເຊົາການສົ່ງສັນຍານທີ່ຜິດພາດໄປຍັງກຳລັງທີ່ນິຍົມເອກະລາດ ແລະ ແບ່ງແຍກດິນແດນຢູ່ໃນເກາະດັ່ງກ່າວ ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ມ າກອສ ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງຖ່ອງເຖິງ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແລະ ທຳການສະຫຼຸບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທິບສຸດາ ຕົວເລກທີ່ເປັນທາງການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ເສດຖະກິດຂອງຈີນໃນ ປີກາຍນີ້ ໄດ້ເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ຊ້າທີ່ສຸດໃນຮອບ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຊັບສິນທີ່ຊຸດໂຊມ ການຊົມໃຊ້ທີ່ຊ້າລົງ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນໂລກ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຄາດຄະເນ ແລະ ເງິນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງປັກກິ່ງກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີແນວໂນ້ມວ່າຈະສ້າງຄວາມກົດນັດ ດັນໃໝ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເປີດເຜີຍມາດຕ ະການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວທາງທຸລະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງທັບຜູ້ບໍລິໂພກຂອງປະເທດອີກຄັ້ງ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈີນເປີດເຜີຍວ່າ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍໂ ຕອອກ 5.2 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນສູ່ 17.6 ຕື້ໂດລາໃນປີກາຍນີ້ ຕົວເລກນີ້ແມ່ນດີກວ່າ 3 ເປີເຊັນ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປີ 2022 ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານ VOA ພາກ ພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສ າມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ ສະບາຍດີ